ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ຄັນຊິເວົ້າແທ້ໆແລ້ວ ຄົນເຈັກຄົນຈີນ ແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ກິນຢູ່ໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ມາກາວ ຮົງກົງ ແລະ ປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນ ນອກນັ້ນ ອາດຖືໄດ້ວ່າບໍ່ແມ່ນຖິ່ນຖານຂອງຄົນຈີນ ກໍວ່າໄດ້ ໃນອະດີດຜ່ານມາ ຄົນຈີນທີ່ບໍ່ມັກບໍ່ຊອບ ຫຼື ທີ່ຢ້ານກົວຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແມ່ນພາກັນແຕກໜີໄປຢູ່ໃນຮົງກົງ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ໃນຫົນແຫ່ງອື່ນດ້ວຍ ເພາະຮົງກົງຢູ່ໃນກຳມືຂອງປ ະເທດອັງກິດ ແລະ ໄຕ້ຫວັນມີພັກກົວມິນຕັງປົກຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາໄວ້ໄດ້ດີ ຕົກມາຍຸກໃໝ່ສະໄໝໃໝ່ 2019 ແລະ 2020 ເມື່ອທີ່ຄົນຮົງກົງມາກມາຍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີ ນຈະກຳແໜ້ນຮົງກົງ ກະທັ້ງທີ່ວ່າຮົງກົງມີສິດປົກຄອງຕົນເອງ 50 ປີ ຮອດປີ 2047 ກໍຕາມ ບັດນີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນແຮ່ງເຄື່ອນໄຫວກຳແໜ້ນຮົງກົງ ໂດຍໃຊ້ຄະນະຜູ້ປົກຄອງຮົງກົງເປັນຄັນຕາລະປັດ ແລະ ອື່ນໆຕ່າງໆນານາ ໃນວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ຄືບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມີກົດໝາຍໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍຖືກຮັບຮູ້ເ ອົາໂດຍຄະນະປົກຄອງຮົງກົງ ທີ່ມີ Carrie Lam ເປັນຜູ້ນຳພາຄະນະ ກ່ຽວກັບຮົງກົງ ແລະ ຄົນຮົງກົງຢ້ານກົວວ່າຕົນຈະບໍ່ມີເສລີພາບ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງໄດ້ ເລີຍພາກັນອອກມາປະທ້ວງເອົາສິ່ງເຫຼົ່ ານັ້ນມາໄດ້ປີໜຶ່ງແລ້ວ ຢ່າງກ້ອງດັງສະໜັ່ນຫວັ່ນໄຫວໄປທົ່ວໂລກນີ້ ແຕ່ຄົນຮົງກົງມາກມາຍກຳລັງນຶກຄິດຈະໜີໄປຈາກຮົງກົງໄປຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດເປັນອົບພະຍົບ ມີຫຼາຍຄົນຄິດ ຫຼື ຢາກໄປຢູ່ ໃນປະເທດຈີນໄ ຕ້ຫວັນ ໄຕ້ຫວັນເປັນດິນແດນທີ່ຄົນຮົງກົງມັກຊອບກວ່າທີ່ຈະໄປຢູ່ໃນແຫ່ງອື່ນໃດໆ ດັ່ງປະເທດອັງກິດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼື ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຄົນໃນປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຮົງກົງເປັນຄົນຄ້າ ຍຄຽງກັນ ດັ່ງຄົນລາວໆ ແລະ ຄົນລາວອີສານນັ້ນແຫຼະ ໃນປີ 2019 ຄົນຮົງກົງເຖິງຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຄົນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່ກິນຢູ່ໃນປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນຢ່າງຖາວອນໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນຮົງກົງເມື່ອໄປຢູ່ກິນຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັ ນຈະບໍ່ແມ່ນຖິ່ນຖານເດີມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກໍຕາມ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍພົບພໍ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຄ້າຍຄຽງກັນກັບຊີວິດໃນຮົງກົງ ເຊັ່ນ ຕະຫຼາດຕະລີ ຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍ ອາຫານການກິນ ແລະ ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບແງ່ນີ້ Winnie

ແຕ່ມັນມີເສລີພາບ ແຕ່ວ່າພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເສລີພາບໝົດໄປ ໝົດໄປ ໝົດໄປ ຈົນຮອດວັນໜຶ່ງມັນຈະບໍ່ມີເລີຍ ວິນນີຢູ່ໃນປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນມາແຕ່ປີ 2014 ພາຍຫຼັງທີ່ມີການປ ະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການທີ່ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບົ່ງຊີ້ເອົາຜູ້ສະໝັກເພື່ອເປັນຜູ້ປົກຄອງຮົງກົງ ໃນປີ 2019 ຄົນຮົງກົງມາກມາຍຫຼາຍຕື່ມເຂົ້າຮ່ວມຍະນາງວິນີຕໍ່ຕ້ານ ເມື່ອທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາ ຊົນຈີນພະຍາຍາມບັນຍັດກົດໝາຍໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຮົງກົງຈັບຄົນຮົງກົງ ສົ່ງໄປປະເຊີນໜ້າກັບນິຕິບັນຍັດໃນປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລະ ໃນທຸກໆມື້ນີ້ນັ້ນກໍແຕກປາຍ ເປັນການປະທ້ວງຕ່າງໆ ມາກມາຍ ທີ່ທັງໝົ ດເວົ້າໄດ້ວ່າເພື່ອໃຫ້ຮົງກົງມີເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕ ປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຮົງກົງໄປຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດໝູນເງິນໝູນຄຳ 200,000 ໂດລາ ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດການຄ້າ ຂຶ້ນ ຫຼື ຫາໄດ້ວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີບົດບາດສູງກວ່າວຽກທີ່ສະເລ່ຍແລ້ວ ນີ້ເວົ້າໄດ້ວ່າ ຄົນທີ່ຮັ່ງມີ ແລະ ມີການສຶກສາດີວ່າເທາະ ສ່ວນຄົນຮົງກົງອື່ນໆແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງສົມລົດກັບຄົນໄຕ້ຫວັນ ຫຼື ຈົດບັນທຶ ກເຂົ້າໂຮງຮຽນຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລໃນໄຕ້ຫວັນ ເມື່ອມັນເປັນແບບນີ້ ຄົນຮົງກົງມາກມາຍບໍ່ສາມາດກະທຳດັ່ງນັ້ນໄດ້

ເຂົ້າໄປຮອດໄປເຖິງໄຕ້ຫວັນໂດຍມີແຕ່ຖົງເປ້ ເວົ້າຊະວ່າພວກເຂົາເຈົ້າປະຖິ້ມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນຮົງກົງ ໜີໄປໄຕ້ຫວັນ ອັນປຽບສະເໝືອນຄົນລາວເຮົາ ເມື່ອແຜ່ນດິນລາວຖືກປົກຄອງໂດຍຄອມມິວນິດລາ ວຢ່າງເຕັມສ່ວນແລ້ວ ແມ່ນວ່າຄົນໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວມາກມາຍຫຼາຍແທ້ໆ ໄປກອງເອາະເຍາະກັນຢູ່ໃນເຂດນ້ຳແດນດິນໄທ ເຊັ່ນວ່າສູນອົບພະຍົບໜອງຄາຍ ອຸບົນ ແລະ ນາໂພ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍມີແຕ່ໂສ້ງແຕ່ເ ສື້ອຄາຄີງ ຫຼື ບໍ່ມີກໍມີ ຄັນບໍ່ວ່າກັບກາຍເປັນເຫຍື່ອປາບຶກປາເລີມໄປແລ້ວ ຄຸນພໍ່ຮວງເຊື່ອວ່າ ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍໃນຮົງກົງຈະບໍ່ຖືກປົກປ້ອງໂດຍ ສານກົດໝາຍຂອງຮົງກົງໄດ້ອີກ ທ່ານເວົ້າວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນສາມາດລະບຸວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນເປັນຜູ້ກະທຳການໂຄ່ນລົ້ມພັກລັດ ແລະ ທາງການພັກລັດຄອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີ ນ ສາມາດບັນຍັດກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ດັ່ງທີ່ວ່າຮົງກົງເປັນເມືອງໜຶ່ງຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຢ່າລືມວ່າ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ປະເທດດຽວສອງລະບອບກ ານປົກຄອງ ທີ່ປະເທດອັງກິດ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຮັບຮູ້ເປັນເອກະສັນກັນຂຶ້ນ ໂດຍມີສະຫະປະຊາຊາດເປັນຜູ້ຮັບຮູ້ນຳ ແມ່ນໃຫ້ຮົງກົງປົກຄອງຕົນເອງຢ່າງເຕັມສ່ວນໄດ້ 50 ປີ ຮອດປີ 2047 ຈັ່ງໃດກໍ ຕາມ ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າ ສັງຄົມຈີນໄຕ້ຫວັນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເປັນສັງຄົມທີ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຄືມັກຊອບວິທີການ ແລະ ສິ່ງເດີມໆ ຄືບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນຫຼາຍ ເຊັ່ນວ່າ ແລມ ວິງ ກີ ຄົນຂາຍປຶ້ມໃນຮົງກົງ ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຈະສາມາດຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນຢ່າງຖາວອນໄດ້ບໍ່ ທ່ານ ວິງລີ ຖືກທາງການສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຈັບໄປກັກໂຕໄວ້ໃນປີ 2015 ສຳລັບທີ່ຂາຍການຂີດຂຽນຕ່າງໆໃນດ້າ ນການເມືອງ ທີ່ເປັນການນຳພາໃຫ້ມີການປະທ້ວງຕ່າງໆຂຶ້ນໃນຮົງກົງ ທ່ານຢູ່ໃນປະເທດໄຕ້ຫວັນ ຄືນະຄອນໄຕເປ ໃນທ່ານຖືວີຊາຊົ່ວຄາວທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ ທ່ານເປີດຮ້ານຂາຍປຶ້ມດັ່ງເດີມ ທີ່ເຄີຍຂາຍຢູ່ໃນ ຮ້ານຂອງທ່ານທີ່ອ່າວ Causeway ໃນຮົງກົງໃນອະດີດ

ຊົ່ວຄົນຂອງຍານາງແມ່ນບໍ່ມີການປະສົບການກັບສົງຄາມ ແລະ ຍານາງຫວັງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍສັນຕິວິທີ ນີ້ຈະດີເລີດສຳລັບທຸກໆຄົນ ວ່າຊັ້ນ
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ່ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast